ໃນເສດຖະກິດລະດັບໂລກ ການໂທຫາສູນບໍລິການລູກຄ້າອາດຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂທລະສັບ ໂດຍຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາກອື່ນຂອງໂລກທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ພະນັກງານໃນສູນກາງຮັບໂທລະສັບ ສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ ຮົມເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າທີ່ມີພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັບເຂົາເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຝຶກອົບຮົມທຸກຢ່າງໝົດແລ້ວກໍຕາມ ການອອກສຽງຂອງພະນັກງານຮັ ບສາຍ ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ມີອະຄະຕິຈາກຜູ້ໂທໄດ້ ອີງຕາມຜູ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີ ຊາຣາດ ນາຣາຢານາ ທ່ານນາຣາຢານາ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Sanas AI ກ່າວວ່າ Now I'm connected to somebody that I can't relate to or his voice ຕອນ ນີ້ຂ້ອຍກຳລັງຕໍ່ສາຍລົມກັບບາງຄົນທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກວ່າຮູ້ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ສຽງຂອງລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຟັງຮູ້ເລື່ອງເລີຍ ບຸກຄົນນີ້ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຂ້ອຍໄດ້ແທ້ບໍ່ ທ່ ານນາຣາຢານາ ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Sanas AI ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງມີເທັກໂນໂລຈີທີ່ສາມາດປັບສຽງຂອງຜູ້ເວົ້າໄດ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳນຽງເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພະນັກງານຢູ່ສູນກາງຮັ ບໂທລະສັບຈາກຟີລິບປິນໄດ້ສາທິດໃຫ້ເບິ່ງ Hi, my name is Iggy. I am from Parañaque.
ສະບາຍດີ ຂ້ອຍຊື່ອິກກີ ຂ້ອຍມາຈາກປາຣະຍາເກ Hi, my name is Iggy. I am from Parañaque. ສະບາຍດີ ຂ້ອຍຊື່ອິກກີ ຂ້ອຍມາຈາກປາຣະຍາເກ ພະນັກງານຮັບໂທລະສັບ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ ແລະ ລະບົບ AI ກວດ ຈັບໜ່ວຍສຽງພື້ນຖານ ຫຼື ໂຟນີມ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບຂອງສຽງໃນຄຳສັບຕ່າງໆ ທ່ານນາຣາຢານາ ກ່າວອີກວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຕະຫຼອດເວລາແທ້ໆ ກໍແມ່ນການຈັບຄູ່ໜ່ວຍສຽງພື້ນຖານ ຫຼື ໂຟນີມເຫຼົ່ານັ້ນ ໃ ຫ້ເຂົ້າກັບວິທີທີ່ໂຟນີມຄວນອອກສຽງແນວໃດ ຢູ່ໃນສຳນຽງແບບອາເມລິກັນ ການປະຕິບັດແບບຈຳແນກ ແລະ ລ່ວງລະເມີດໂດຍຜູ້ໂທລະສັບມາ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ນຳໄປສູ່ການລາອອກໃນຈຳນວນສູງຂອງພະນັ ກງານສູນຮັບໂທລະສັບ ທ່ານນາຣາຢານາເອງ ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນໂທລະສັບແບບນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເອົາພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໂທຫາສູນກາງຮັບໂທລະສັບເປັນຂໍ້ອ້າງກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ Sanas ໄ ດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກນີ້ງ່າຍຂຶ້ນ ສຳລັບພະນັກງານຮັບໂທລະສັບ

because I was able to listen to one of my calls using Sanas and ຂ້ອຍສາມາດຟັງສາຍໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍໂທໄປດ້ວຍການໃຊ້ຊານັສ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າ ວ້າວ It looks like English is my first language. ເບິ່ງຄືວ່າພາສາອັງກິດເປັນພາສາແມ່ຂອງຂ້ອຍນີ້ລະ ທ່ານນາຣາຢານາເວົ້າວ່າ 97 ເປີເຊັນຂອງພະນັກງານຮັບໂທລະສັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຊານັສ ທີ່ເປັນທາງເລືອກ ແມ່ນໃຊ້ມັນຢູ່ທຸກໆມື້ເລີຍ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ